صدق الله العلي العظيم هاڻي اسان سورة جن پڙهيسون پئي ۽ ان ۾ ڪي ڳالهيون اڃا رهجي ويون جيڪي چوڻ يا اڃا دل کي تسلي نه آئي ڪي ڳالهيون سمجهڻ ۾ سمجهائڻ ۾ ان ڪري وري ڪوشش ڪئيسون هاڻي هي ويهين آيت کان وٺي ۽ اٺاويهين آيت تائين هي نو آيتون آهن اهي سي وري پڙهيون ٿيون اهو ٻيو ڄڻ رڪوع آهي ان سورت جو هاڻي هڪڙو پهرين ته عرض ڪجي ته پاڻ چوندا آهيون بابا قل قل پڙهو قل پڙهو ختمو ڏيو پاڻ قل اعوذ برب الناس هيٺان کان قل اعوذ برب الفلق ان کان پوء مٿي پنهنجو قل هو الله احد الله ۽ قل يا ايها الڪافرون هاڻي هتي چار قل ته جيڪي آهن پاڻ کي خبر آهي جن سان خبر پنهنجو شروع ٿو ٿئي قرآن شريف هيء سورت آهي سورت جن جيڪا آهي سا قل سان شروع ٿي ٿئي جيئن چئجي ٿو ته قل اوحي الي

هاڻي اهي فتنا جيڪي آهن اهي مطلب ته بدعت اها آهي مطلب اهو ڪو نه ڀئي رسول پاڪ تي صلات نه پڙهو ڪي فلاڻو ڏينهن جيڪو آ سو نه ملهايو يا هي ڪي هي ڪو بدعتون ڪونهن ڪو رمضان جو تراويون نه پڙهو گهڻيون پڙهو گهڻيون نه پڙهو ائين ڪريو هونئن ڪريو هي بدعتون ڪونهن مطلب ته جيڪي پنهنجي دين ۾ ڳالهيون آهن اهي بدعت ڪون ٿي ٿي سگهن ڪنهن معنيٰ ۾ يعني عجب جهڙي ڳالهه. پر هي بدعت ئي آهي جو ماڻهو چئي هي قرآن جو حصو ئي ڪونهي هن کي ڪڍي ڇڏيو اهو ته بس اهو الله تعاليٰ چيو رسول کي انهي ڪري توهان ٿوري پڙهندؤ توهان کي نه پڙهڻ گهرجي اهڙا ماڻهو آهن منهنجا سڃاڻو آهن ماڳهين منهنجي مصيبت ڳچي ۾ مٿي گردن تي منهنجي ويٺا آهن. لا حول ولا هاڻي هڪڙي ڳالهه ته اها ڪئيسون قل جي معنيٰ هاڻي هن ۾ پنج قل آهن هن هن خود سورت جن ۾ پنج قل آهن پنج دفعا الله تعالٰي فرمائي ٿو قل پهرين اهو پهرين آيت ۾ ان کان پوء جيڪو آهي سو هي ويهين آيت ۾ وري پنهنجو ايڪيهين آيت ۾ وري پنهنجو ٻاويهين آيت ۾ وري پنهنجو پنجويهين آيت ۾ ته هاڻي پنج دفعا قل آهي قل انما آهي ته رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم کي الله تعالي فرمائي ٿو ته چئو پنهنجي مڪي جي ماڻهن کي قريشن کي ۽ پنهنجي مطلب ته هر زماني جي ماڻهن کي مطلب ته اسين چوندا هئاسون قل قل قل ائين چئو قل انما ادعو ربي ولا اشرڪ به احدا چئو ته آئون رڳو سڏيان ٿو انما ادعو ادعو دعويٰ ٿو ڪريان دعويٰ جو لفظ ڪيترا دفعا اچي ٿو هن ۾ قل انما ادعو ربي پنهنجي رب کي آئون سڏيان ٿو ولا اشرڪ به احدا آئون ڪنهن سان شريڪ ڪون ٿو ڪريان جنن به جيڪو آ سو اها ئي ڳالهه ڪئي ته اسين هاڻي هي جو قرآن ٻڌو اٿون ته ان کان پوء اسين ڪنهن کي شريڪ ڪون ڪنداسون هاڻي تون چئو

قل انما ادعو ربي ولا اشرڪ به احدا ان سان ڪنهن کي شريڪ نٿو ڪريان نه ڪو لات کي نه ڪو منات کي نه ڪو عزا کي راوڻ کي نه ڪو کامڻ کي نه ڪو جامڻ کي نه ڪو کامڻ کي نه ڪو نمڻ کي ڪنهن کي هن سان شريڪ نٿو ڪريان ته هو مونکي رزق ڏيندو هو منهنجي هن کي آئون عبادت ڪريان هن کي آئون هيء ڪريان هن کي پوڄيان هن کي هن جو نالو وٺي سڏ ڪريان ڪجهه ڪون ٿو ڪريان قل، وري ٻيو دفعو ڪو ٻيو دفعو آيو، قل اني لا املڪ لڪم ضرا ولا رشدا، چؤ اي نبي پاڪ صلّي الله عليه وسلّم ته پنهنجي انهن ماڻهن کي، پنهنجي امّت کي، پنهنجي قريشين کي، پنهنجي مڪي جي ماڻهن کي ته آئون توهان کي نه ڪو ڪو نقصان ٿو پهچائي سگهان يعني نه ڪو گمراهيء ڏانهن راغب ٿو ڪري سگهان، نه ڪو ڪو ٻيو توهان لاء عذاب موڪليان يا ائين ڪريان جيڪو توهان چئو ٿا ته ڀئي ڪٿي آهي عذاب. عذاب هلي اچي اچي ئي اچي، آء آء ئي آء ۽ جاء ئي جاء. ته اهو عذاب منهنجي هٿ ۾ ڪونهي، آئون ڪونه ٿو توهان کي ڏئي سگهان، نه ڪو وري رشد، رشد جي ڳالهه، آئون توهان سان ڪري ٿو سگهان جو توهان کي هدايت ڏيان، جي الله تعاليٰ جنهن کي هدايت ڏيندو، انهي کي ئي هدايت ملندي. پنهنجو منهنجي هٿ ۾ ناهي ته آئون توهان کي هدايت ڏيان، منهنجي هٿ ۾ رڳو بلاغ المبين توهان کي ٻڌائڻ آهي جيڪو مون کي ميسيج مليو آهي الله تعالي وٽان اهو منهنجو ميس اهو آئون توهان کي ٻڌائي سگهان ٿو قل اني لا املڪ آئون اختيار نٿو رکان آئون پنهنجو مالڪ نه آهي ان ڳالهه منجهه جو توهان کي ڪو نقصان پهچائي سگهان ته چوان بس بيمار ٿي پؤ مري وڃ ڪو ائين ٿي وڃي ڌرتي ڌٻي پئي تو تي آسمان ڪري پئي تو تي منهنجي هٿ ۾ نه آهي ولا رشدا نه ڪو آئون توهان کي هدايت ڪيان فلاڻا تون اچ پنهنجا مٽن مائٽن هنن فلاڻا فلاڻا منهنجا مائٽ ابو لهب آهي پنهنجو ابو جهل آهي سڀئي مائٽ هئا پنهنجو نه ٿيا ته نه ٿيا وليد بن مغيره جيڪو اصل مائٽ هو مطلب ته سڀئي قريش جيڪي سترهن ارڙهن قبيلا هئا پنهنجي مڪي ۾ رهڻ وارا هڪ ٻئي سان شاديون هڪ ٻئي سان سڱابنديون هي هو سڀئي مائٽ مٽ هئا ته به انهن کي نٿو ڪري سگهي ته جنهن الله تعاليٰ جو حڪم ٿيندو انهن کي ته ٿيندو نه ٿيندو نه ٿيندو قل اني لن يجيرني من الله احد چؤ آئون ڪنهن کي بچائي ڪونه سگهان جن پنهنجو دوزخ جي عذاب کان يا دنيا جي عذاب کان قل اني لن يجيرني يجير اجير اج اج پنهنجو بچائڻ وارو من الله احد الله کان ڪنهن کي بچائي نه سگهان يعني ڪري الله تعاليٰ ڪنهن جي پڪڙ ڪري عبدالله بن ابي کي ابو لهب کي ابو جهل کي جنهن کي به وڻيس تنهن کي پڪڙ ڪري ته ان کي عذاب ڏئي جيڪو به هت دنيا جو آخرت جو آئون بچائي ڪونه ٿو سگهان ڪنهن کي ولن اجد من دونه ملتحدا ۽ نه ڪوئي آئون وري ان کي ڪو ملتحد ڪري سگهان ٿو يعني ملتحد لحد لحد چئبو آهي پنهنجي جيڪا قبر ٿي کوٽجي ان ۾ جي وري اندر ٻي ٿي کوٽجي ته اها لحد آهي معنيٰ لڪائي رکڻ بچائي رکڻ سيف ڪري رکڻ ڪنهن شيء کي سيفٽي مون وٽ منهنجي هٿ ۾ ڪونهي ڪا ولن اجد اجدا نٿو لهان اجد وجد يوجد ته آئون نٿو لهان انهي کان سواء يعني الله تعاليٰ کان سواء ڪو بچاء يعني بچاء منهنجو ڪٿي ٻئي هنڌ ڪونهي سواء الله تعاليٰ وٽ هاڻي ان معنيٰ ۾ سورت الحاقه الحاقه جيڪا هئي ان منجهه آهي سورت

بدلائيندس، ڪو ڪلام يا نياپو پهچائيندس يا پهچائڻ ۾ ڪوتاهي ڪندس ته مون کي ڪو الله تعاليٰ کان بچائي نه سگهندو، اهو جيڪو سورت الحاقه جي چوئيتاليهه نمبر آيت کان وٺي اڻونجاهين نمبر آيت تائين اها ڪهڙي آيت ستيتاليهه آيت تائين اهي ڳالهيون چوئيتاليهه پنجيتاليهه ڇهيتاليهه ستيتاليهه آيت چار الا بلاغا من الله ورسالاته سواء ان جي جو آئون پنهنجو الله تعاليٰ وٽان جيڪو پيغام آيو آهي اهو خبر آئي آهي سا آئون پڄايان يا هن وٽان جيڪي پيغام آيا آهن سي پڄايان پوء ئي منهنجو بچاء ٿي سگهي ٿو ۽ پنهنجو ٻي صورت ۾ منهنجو اهو بچاء ڪونهي ومن يعص الله ورسوله ۽ جيڪو الله تعاليٰ جي نافرماني ٿو ڪري بي فرماني ٿو ڪري ۽ ان جي رسول جي جيڪو نافرماني ٿو ڪري فإن له نار جهنم خالدين فيها ابدا پوء ان جي لاء جهنم جي باهه آهي جتي هو هميشه رهندو خالدين جي معنيٰ اتي رهڻ ۽ اهو هميشه جي رهڻ معنيٰ ۾ ۽ وري ابدا به ان ۾ ڳنڍي چنيز ڊبل ٿي ويو هليو ته هميشه رهڻ جي هميشه جاء حتي اذا راؤ ما يوعدون هيستائين نيٺ جڏهن ڏسندا ان کي جيڪو ساڻس وعدو ڪيو ڪجي ٿو يعني جڏهن جهنم کي ڏسندا يا جڏهن جنت کي هن پاسي ڏسندا ته هو پريان جنت آهي پر اتي وڃي نٿا سگهون جهنم آهي هي هيڏانهن اسان کي ڌڪجي پيو ڌڪلجون پيا ته اهو جڏهن هٿ اکين سان ڏسندا حتي اذا راؤ جڏهن هو ڏسندا ما يوعدون جيڪو ان سان وعدو ڪيو ويو آهي

تنهنجا هيڻا آهن اسين طاقت وارا، سگهارا اسان جا پٽ، ڀلا فلاڻ ٽين مٽي تون يتيم، تنهنجي پيء کي هڪڙو ئي پٽ، سمجهه جو تون وري ڪهڙي آف طاقت آهين، تون ڪهڙي ڳالهه آهين، تو وٽ نه ڪو پئسو نه ڪو ڏوڪڙ، سمجهه جو ضعيف آهين ۽ تنهنجو مددگار ڪو ڪونهي ڪو ۽ تو عدد ۾ گهٽ آيو اٿئي ته انهيء معنيٰ ۾ الله تعاليٰ چئي ٿو پوء ان وقت خبر پوندي ته مدد ڪنهن جي گهٽ آهي ۽ پنهنجو عدد ۾ ڪير گهٽ آهن جو فرشتا لکين هزارين آهن الله تعالي جي مطلب ته اهي آهن ۽ پنهنجو مدد جيڪا سا الله تعالي وٽان ٿي پهچي ۽ ان جي فرشتن وٽان پهچي ٿي مومنن وٽان پهچي ٿي ان ڏينهن پوء خبر پوندي جنهن وقت لات نه ڪو منات نه ڪو عزيٰ نه ڪو نه ڪو نواز شريف نه ڪو راوڻ نه ڪو ماوڻ ڇا نه ڪو ڇاهيس نالو فلاڻو نه ڪو ٺيرو مشرف نه ڪو اهو زرگر ڇاهيس نالو سونارو ڪير به جيڪو آهي سو بچاء ڪري ڪونه سگهندو تنهنجو ڪنهن جي مدد ڪونه ڪري سگهندو ان وقت خبر پوندي ته ضعيف ڪير آهي مدد ۾ ضعيف ڪير آهي طاقت ۾ گهٽ ڪير آهي عدد ۾ ان ڏينهن خبر پوندي قل هاڻي ٻيو پنجون دفعو

ته اسان کي خبر ڪونهي ته هي جيڪو بايتال ٿي ويو آهي، آسمان تي اسان کي شهاب ٿا لڳن ۽ اماڙيون ٿيون لڳن، ميزائلز ٿا لڳن ته هاڻي اهو ڇا جي ڪري ٿيو آهي، ڪو ڌرتي تي ڪو وڏي ڪو عذاب اچڻو آهي ڪو يا ڪو نبوت نبي اچڻو آهي، اسان کي اها خبر ڪونه هئي ته اسان سوچيو پيو ته ڇا آهي ڇا ڳالهه آهي ته هاڻي هتي رسول پاڪ صلعم کي الله تعاليٰ چئي ٿو تون چئو ته قل ان ادري. آئون نٿو ڄاڻان هتي ان ادري جي معنيٰ به آهي ما ادري يا لا ادري آئون نٿو ڄاڻان اقريب ما توعدون جيڪو توهان سان وعدو ڪيو ويو آهي اهو ويجهو آهي يا نه فرمائي ٿو قل ان ادري اقريب جيڪو ويجهي آهي مون کي خبر نه آهي ته ويجهي آهي يا پري ما توعدون جيڪو توهان سان وعدو ڪيو ٿو وڃي اهو ويجهو آهي ام يجعل له ربي امدا يا الله تعاليٰ ان کي پري ڪري ڇڏيو آهي دير ڪري ڇڏي آهي ان وچ مون کي خبر نه آهي چي مطلب ته ٻين هنڌ به قرآن شريفن ۾ ڪيتري جڳهن تي آيو آهي ته مون کي ڪا خبر ڪونهي ڪنهن کي ڪا خبر ڪونهي ان قيامت يعني جيڪي غيب جون ڳالهيون آهن جيڪي نبيين کي ٻڌائي ٿو الله تعاليٰ اهو هڪڙي پنهنجي جڳهه تي علم آهي پر هن قيامت جي خبر رڳو نشانيون آهن ته هي نشانيون، هي نشانيون، هي نشانيون ان جي خبر آهي نبين کي ۽ پنهنجو معراج جي رات رسول پاڪ صلّي اللّٰه عليه وسلّم ڏٺو ته فلاڻ فلاڻ پاڻ ۾ پئي بحث ڪيو حضرت ابراهيم حضرت موسيٰ حضرت عيسيٰ حضرت فلاڻ سڀ نبين پر پوء مطلب ته انهن کي به خبر ڪونهي ته ڪڏهن ٿيندو جنن کي فرشتن کي ڪنهن کي خبر ڪونهي ڪو

الله کان ڊڄو ان زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلت جو زلزلو، ڌوڏو، جيڪو قيامت وارو آهي سو تمام وڏي شيء آهي پوء مطلب ته اهو ڪڏهن ايندو ڪا خبر ڪونهي ڪا جتي ڪٿي الله تعالي قرآن شريف ۾ چيو ته الله تعالي کان سواء ڪنهن کي به خبر ناهي ٻيو علم جيڪو آهي عالم الغيب اهو ڳجهه ڄاڻندڙ الله تعاليٰ فقط فلا يظهر علي غيبه احدا پوء اهو جيڪو غيب جي خبر آهي اها ڪنهن تي ظاهر نه ڪئي اٿس ڪنهن کي واقف نه ڪيو اٿس ڪنهن کي ڪا خبر ڪونهي ڪا هاڻي ان ۾ فرمائي ٿو الا من ارتضيٰ ايڪسيپشن آهي هن منجهه

هلائي ٿو انهن کي يسلڪ من بين يديه انهن جي اڳيان ۽ هن جي من خلفه انهن جي پويان رصدا پهريدار موڪلي ٿو هاڻ اها عجب جهڙي سورت آيت آهي پر ڪهڙا پهريدار آهن ان جو مطلب ڇا آهي اهو ڇا آهي اڳئين دفعي سمجهه ۾ چڱي طرح ڪونه آئي اسان کي ڳالهه کي سمجهائي نه سگهياسون چڱي طرح رصدا جي معنيٰ آهي ان ۾ ٽي معنائون نڪرنديون ان منجهان

کاٻي پاسي، ساڄي پاسي، اڳيان پويان ته جيئن ٻيو ڪو ٻڌي نه وٺي ڪا سڻي نه وٺي ڪا ڪري نه وٺي جيئن رسول پاڪ صلي الله عليه وسلم وٽ پهچندي ڳالهه ڪنهن به نبي وٽ ته ان کي جي حفاظت جي لاء ان جي پروٽيڪشن جي لاء ملائڪ هوندا کاٻي پاسي، ساڄي پاسي، اڳيان پويان سڀني پاسي جيئن حفاظت ٿي سگهي ۽ ٻيو جيڪو نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم الله تعالي موڪلي ٿو ته ڪنهن ماڻهو کي ان تي وس نٿو ڏئي جو ان کي ماري سگهي قتل ڪري سگهي بي پرواهي مان جو ان جي پروٽيڪشن جي لاء الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ ڪيترين جڳهين تي چيو آهي ته اسان تنهنجي پروٽيڪشن جي لاء ڪافي آهيون کوڙ کوڙ آهي اها ڳالهه ته اها هن منجهه ڳالهه ٿئي ٿي الا من ارتضيٰ پر جي سواء ان جي جن تي راضي ٿئي ته الله پنهنجو رسول موڪلي فانه يسلڪ من بين يديه پوء ان جي اڳيان ۽ ومن خلفه ان جي پويان جيڪو آهي سو هلائي ٿو رصدا رصد وارا هاڻي هي رصد جو لفظ به آيو جيڪو پهري واري جي معنيٰ منجهه ۽ ٻيو لفظ جيڪو آيو پهري جي لاء سو آيو حرسا حرس جو لفظ آيو ته حرسا شديدا وشهبا هاڻي حرس جيڪي آهن سي اهي آهن جيڪي اگينسٽ دي انٽروڊرس جيڪي ٻاهران کان حملي مطلب خبرون ٻڌڻ ٿا چاهين جن مثلا ته انهن کي ميزائل جيڪي لڳندا شهاب جيڪي لڳندا سي حرس آهن ۽ هي جيڪي پروٽيڪشن ڪندا ان نبي پاڪ جي صلي الله وسلم جي جيڪو به هوندو نبي ان زماني جو اسان جو نبي آخر زمان ان جي پروٽيڪشن ڪرڻ وارا اهو رصد هو حرس هي رصد ٻنهي معنيٰ ۾ حرس جو لفظ جيڪو آهي سو آيو پنهنجي آيت نمبر اٺين ۾ ۽ هي جيڪا ستاويهين آيت ۾ رصد جو لفظ آيو آهي پر انهي معنيٰ وارو لفظ جيڪو آهي سو سورت النساء ۾ اچي ٿو سورت النساء نه پر هي سورت آل عمران آهي هڪ سؤ اڻاسي نمبر آيت ان هونء ته هي وڏي آيت آهي ما ڪان الله ليذر المؤمنين الله تعاليٰ کي نٿو جڳائي ان جي لاء ناهي ليذر المؤمنين علي ما انتم عليه ته جو هن کي ڇڏي ڏئي جنهن تي هو آهن حتيٰ يميز الخبيث من الطيب، جيستائين جو خبيث جيڪي ناپاڪ آهن انهن کي پاڪن کان علحده ڪري. وما ڪان الله ۽ ٻي ٻيو حصو هي جيڪو آيت جو آهي ۽ اهو الله تعاليٰ تي ناهي لا نٿ نٿو گهري وما ڪان الله ليطلعڪم علي الغيب جو توهان کي غيب تي اطلاع ڏئي غيب جي خبر ڏئي توهان کي وما ڪان الله

فلکم اجر عظيم پوء جيڪڏهن توهين ايمان آڻيندؤ ۽ تقويٰ پرهيزگاري ڪندؤ ته پوء توهان جي لاء آهي وڏو اجر هاڻي اهو جيڪو سلسلو آهي ته غيب جي خبر ڪنهن کي آهي ڪنهن کي ناهي هاڻي انهي ۾ جيڪو ايڪسٽريمس تي ٻئي ڌريون ويون آهن هي پنهنجا بريلوي ۽ پنهنجا ديوبندي ته هو ان پاسي چوندا ته هو اسان جو ته ڀاء جهڙو آهي بس نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم انهن کي ايترو ئي علم آهي جيترو اسان کي آهي ۽ اسين به هڪڙو غامدي آهي چوندو ٿو وڃي ٽٽ هڻندو ٿو وتي چئي ٿو ته بس مون کي به اهو علم آهي جيڪو اصحابن سڳورن کي هو يا فلاڻن کي هو هو سڳورا وڳورا انهن کي ڪونه چوي ته هاڻي سڀئي جيڪي آئون به اهڙو ئي آهيان ڇو جو آئون عربي هاڻي سکيو آهيان پنهنجي ماء جي پيٽ منجهان ۽ پنهنجو پنجابي منهنجي ماء هئي پر هاڻي مون کي سکاري ڏيو ڪهڙيون ڳالهيون مطلب ته هو پنهنجي ڀاء جي برابر اهي سڀئي سلسلا جيڪي آهن نبي پاڪ کي پنهنجي ڀاء جي برابر پوء هاڻي ڳالهه ڪيئن هلندي؟ هن پاسي ٻيا وري جيڪي آهن کڻندا اهڙو ته بس وڃي ٻئي پاسي ڪٿي ٿا دنگ ڪن. ان ڪري انهي ٻنهي جي وچ ۾ ماڻهو کي اهو سوچڻ گهرجي ته ڀئي الله تعاليٰ علم ڏئي ٿو جيڪو به علم ڏئي ٿو سو الله تعاليٰ ڏئي ٿو ڪو نبي پاڪ صلي وسلم کسي ڪونه ٿو وٺي الله تعاليٰ کان يا الله تعاليٰ جي پيرلل هڪڙي حڪومت ٺاهي رکي اٿس ڪا اهڙي قسم جي ڳالهه ڪا ڪونهي ڪا الله تعاليٰ هن کي جيڪو علم ضروري سمجهي ٿو ڏئي ٿو

جنهن ڏانهن موڪلي ٿو اهو پنهنجو نياپو پنهنجي غيب جي خبر غيب جي خبر کان سواء نبي پاڪ جي حيثيت جي ڪهڙي خبر پوندي ڇو جو نبي اسانجو نبي پاڪ صلي وسلم سڀئي غيب جون خبرون ٻڌايون آهن تڏهن ماڻهن مطلب ته هي جنت آهي هي جهنم آهي هي سڀئي غيب جون خبرون معراج رسول پاڪ صلي وسلم ويو هي ڳالهيون ٿيون رسول الله الله تعاليٰ سان هن سان نبين کي ڏٺائين فلان ڳالهيون ٿيون هي سڀئي غيب جون خبرون آهن

جو ان کي ڪو دشمن ماري نه ڇڏي جو سيف سيفٽي جي لاء ۽ ٻيو اهو جيڪو ميسيج آهي ان کي سيف رکڻو آهي جو اهڙو ئي ميسيج ملي جهڙو موڪليو ويو آهي ائين نه ته ان ۾ گڏ مڏ ٿي وڃي هليو تحريف جيئن تورات ۾ ٿي انجيل ۾ ٿي ٻين ڪتابن ۾ ٿي پنهنجي طرفان ماڻهو لکي ڇڏيا يا ٻين پوء تو فرشتن کان، جنن کان، سڀني کان مطلب ته ماڻهن کان، انسانن کان، سڀني کان بچائڻو آهي. هن قرآن شريف کي الله تعاليٰ بچايو آهي، پنهنجو وعدو ڪيو اٿس ته، انا نحن نزلنا الذڪر وانا له لحافظون اسان ئي لٿو آهي، لاٿو آهي، ذڪر ۽ اسان ئي هن جي حفاظت ڪرڻ وارا آهيون ته انهي ڪري انهي معنيٰ منجهه هي سڀئي معنائون اچي ويون، ليعلم تان ته الله تعاليٰ ڄاڻي، ته ڪن ان قد ان قد ابلغو رسالات ربهم ته تنهنجي رب جي ان جي انهن جي رب جي وٽان جيڪي رسالات آيا آهن جيڪي پيغام آيا آهن سي انهن پهچايا آهن پيغمبرن هاڻي اها ان سلسلي ۾ عرض ڪيوسون ته حضرت نوح عليه السلام کان پڇندا ڪي حضرت ابراهيم عليه السلام کان پڇندا حضرت عيسيٰ عليه السلام کي سورة مائده جي آخر ۾ آيو ته ان کان پڇندو الله تعاليٰ ته تو هيئن چيو هيئن چيو پوء هو چوندو مون ته ائين ڪونه چيو توکي خبر آهي سڄي مون جي چوان ها ته توکي خبر پئي ها بهرحال هي سڀني نبين کان الله تعاليٰ قرآن شريف ۾ چئي ٿو ڪيترن جڳهين تي ته نبين کان پڇنداسون ته وڃو توهان هيئن ٿيو هيئن ٿيو سڀني نبين کان پڇيو ويندو هر هڪ نبي کان جنهن کي جيڪو اختيار آهي ڏنو ويو ته ان کان پڇيو ويندو هينئر جيڪي پريزيڊنٽ ويٺا آهن ڪي وزير اعظم ويٺا آهن ڪي فلاڻا ويٺا آهن انهن سڀني کان پڇيو ويندو، پنهنجي پنهنجي اختيارات جو توهان کي هي اختيار ڏنوسون، توهان انهي اختيار تي هليو ڪونه هليو، بدمعاشي ڪيو ڪو ڇا ڪيو، ليعلم ان قد ابلغو رسالات ربهم واحاط بما لديهم هاڻي ٻيو نمبر ڳالهه انهي ۾ اهو آهي ته الله تعالي سڀني جيڪا انفرميشن آهي پهچائي ٿي وڃي انهي سڀني جو احاطو ٿو ڪري انهي سڀني کي گهيريو ويٺو آهي انهي سڄي ان کي خبر آهي ڪهڙي ڳالهه ڪٿي پهتي، ڪهڙي نه پهتي، ڪهڙي ڇا ٿيو، ڪنهن جي دل ۾ ڇا آهي، ڪنهن جي ٻاهر ڇا آهي، جيڪو وات ۾ ڇا ٿو چوي، هو سڀني سڀ ان کي خبر آهي ان علم جي، واحصٰي ڪل شيء عددا ۽ الله تعاليٰ هر شيء جو عدد ڪري ڇڏيو آهي هاڻي هتي عدد جي ڳالهه جي ضرورت ڪهڙي ڇو ٿي پوي هتي جو جيڪي به ڳالهيون مطلب ته توهان چوندو ڀئي آئون ته هڪڙو هڪڙو ماڻهو آهيان نه هتي لکين ماڻهو ڪروڙين ماڻهو توهان وڃو ڪنهن اسٽريٽ تي شهر ۾ ڪنهن مال ۾ وڃو گهڙو ته بازار ۾ وڃو ٿا حيدرآباد جي ڪن پنهنجي ڪراچي جي مان خلق هيڏي لڳي پئي آهي الله تعاليٰ ڀلا مون کي ئي ڏسندو ڇا هرو ڀرو آئون گهڻي ئي ويٺا آهن آئون لڪي ويندس هليو هن جي ماڻهو جي پويان ڪي هن جي ماڻهو جي پويان هن ڪار جي پويان ڪي هن گڏهه گاڏي جي پويان ڪي هن اٺ گاڏي جي پويان مون کي الله تعاليٰ هرو ڀرو ڏسندو ڇا ته نه جيڪا به شيء خلقي اٿس جيڪو پن آهي خلقي جيڪو ڪري ٿو الله تعالي قرآن شريف ۾ چيو ته پن جيڪو ڪري ٿو اهو به الله تعالي جي اجازت کان سواء الله تعالي جي انفرميشن کان سواء الله تعالي جي علم کان سواء نٿو ڪري مطلب هر شيء جو الله تعالي عدد ڪري ڇڏيو آهي هر شيء مطلب ته جي مئٿميٽيڪل هاڻي سڀئي ڳالهيون جيڪي هينئر ٿين ٿيون هينئر جيڪي وائرسون پيون اچن اڄ وائرس پهتي آهي سڄي دنيا ۾ اڄڪلهه ٽي ٽي چار ڏينهن ٿي ويا آهن الائي جمعي جي ڏينهن کان وٺي ته جي دنيا ۾ الائي ڪهڙي ڪهڙي پنهنجو ڇا ڇا ٿا چون ته اهڙي قسم جي جو سڄي اسپتالون بند فلان ٿي هيڏي هوڏي ڳالهيون ٿيون آهن هاڻي اهڙي قسم جون جيڪي ڳالهيون آهن الله تعالي کي ڄڻ هر شي جي خبر آهي ته ڪٿي آهي ڪهڙي شي ڪٿي آهي ڪهڙي شي ڪٿي آهي ڪيتريون شيون آهن ڪيتريون ڪهڙيون ڪهڙي نموني ۾ آهن ڪهڙيون ڪهڙي نموني ۾ ناهن ته احصيٰ ڪل شيء عددا هاڻي ٻئي دفعي الله تعاليٰ فرمايو قرآن شريف ۾ ته جيڪڏهن الله جي نعمتن جو ڳاڻاٽو ڪندو ته هي ڳاڻاٽو ڪري نه سگهندو سورت ابراهيم عليه السلام يا سورت رعد ۾ يا ڪهڙي اهڙي هنڌ ٻه ٽن جڳهين تي الائي اهو اهو ڳالهه آهي ته توهان نعمت الله تعاليٰ جي نعمتن جو عدد نه ڪري سگهندو الله تعاليٰ کي سڀ ڪنهن شيء جي عدد جي خبر آهي